بۇ سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت ۋە مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنىڭ كۈن تەرتىپى بويىچە ئالدى بىلەن مۇخبىرىمىز ئەزىز تەييارلىغان كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەر دىققىتىڭلاردا بولسۇن ياقتۇرۇپ ئاڭلىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمىز

زور تۇتقۇن، مەجبۇرىي ئەمگەك، ئائىلە جۇدالىقى دېگەندەك قاباھەتلەرنىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنى شەكىللەندۈرۈۋاتقانلىقىنى تىلغا ئېلىپ، سىز بۇ خىل رېئاللىققا قارىتا قانداق كونكرېت تەدبىرلەرنى ئالماقچى بولۇۋاتىسىز دەپ سوئال قويغان. ۋولكەر تۈرك ئەپەندى ئۆزلىرىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى ئىجرا قىلىۋاتقان نۆۋەتتىكى سىياسىي تەدبىرلىرىنى يېقىندىن كۆزىتىپ ماڭىدىغانلىقىنى ئېيتقان بولسىمۇ، بۇ ھەقتە زادى قانداق كونكرېت چارىلەرنى ئىشقا سالىدىغانلىقى ھەققىدە ئېنىق جاۋاب بېرىشتىن ئۆزىنى ئەپ قاچقان. بۇ ھال نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ب د ت غا ئوخشاش خەلقئارالىق ئورگانلارنى تولۇق كونترول قىلىپ بولغانلىقىنىڭ بىر تۈرلۈك ئىنكاسى دەپ قارىلىۋاتقانلىقى مەلۇم. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ دەل مۇشۇ خىلدىكى سىياسىي مونوپوللۇقى تۈپەيلىدىن ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى سابىق پىرېزىدېنت دونالد تىرامپنىڭ تەكلىپى بويىچە ئەمەلىي رولى بولمىغان كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كېڭىشىدىن چېكىنىپ چىقىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىدى.

زىيانكەشلىككە ئۇچرىغان خەلقلەرنى ھىمايە قىلىش مەجبۇرىيتى بويىچە مەسلىھەتچىلىكنى ئۈستىگە ئېلىۋاتقان كىشىلەرگە يەتكۈزگەنلىكىنى يەنە بىر قېتىم ئەسكەرتكەن ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئوخشىمىغان خەلقئارالىق سورۇنلاردا ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش يولىدا ئەمەلىي قەدەملەرنى ئېلىش ھەققىدە ئىزچىل سۆز قىلىپ كېلىۋاتقانلىقى مەلۇم ئەمما ياۋروپا جۈملىدىن ئوتتۇرا شەرق دۇنياسىنىڭ خىتاي بىلەن بولغان قويۇق ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تۈپەيلىدىن ئامېرىكا خەلقئارا سەھنىلەردە كۆپىنچە يالغۇز ھەرىكەت قىلىشقا مەجبۇر بولۇپ كەلمەكتە گېرمان مارشال فوندى جەمئىيىتىنىڭ تور بېتىدە ئېلان قىلىنغان ئۇچۇرلاردىن مەلۇم بولۇشىچە گېرمانىيە ھۆكۈمىتى ئون تۆتىنچى ئىيۇن كۈنى گېرمانىيەنىڭ تۇنجى قېتىملىق دۆلەت خەۋپسىزلىك ئىستراتېگىيەسىنى ئېلان قىلغان نۆۋەتتە بۇ ئىستراتېگىيە گېرمانىيە ئۈچۈن ئۇلار دۇچ كېلىۋاتقان خىرىسلارنى تونۇپ يېتىش ھەمدە ئۇنى ئېتىراپ قىلىشتىكى تۇنجى قەدەم دەپ قارىلىۋاتقانلىقى مەلۇم بۇ قېتىمقى ئىستراتېگىيەدە گېرمانىيەنىڭ بىخەتەرلىكىگە دائىر كۆپلىگەن خىرىسلار، جۈملىدىن ئېنېرگىيە مەنبەسى، تېررورلۇق، تور جاسۇسلۇقى، ئۇكرائىنا ئۇرۇشى قاتارلىق مەسىلىلەر ئورۇن ئالغان. ئەمما ئىستراتېگىيەدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان مەسىلىلەرگە سېلىشتۇرغاندا بۇلارنى ھەل قىلىشتىكى كونكرېت چارىلەر ئانچە كۆپ ئورۇن ئىگىلىمىگەن. سىياسىي ئانالىزچى جېكسون جېينىس بۇ ھەقتە توختىلىپ، بۇ ئىستراتېگىيە قانداقلا بولمىسۇن، گېرمانىيە ئۈچۈن ئۆزىنى قانداق تونۇش، ئۆز مەسئۇلىيىتىنى ۋە قابىلىيىتىنى، تىنى قايسى جەھەتلەردە جارى قىلدۇرۇشنىڭ يول خەرىتىسىنى سىزىپ بەردى دېگەن. بۇ قېتىمقى ئىستراتېگىيەدە گېرمانىيەنىڭمۇ خۇددى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۆزلىرىنىڭ خىتاي بىلەن بولىدىغان ئالاقە دائىرىسىنى قايتىباشتىن كۆزدىن كەچۈرۈپ چىققان تەرزدە خىتاي بىلەن بولىدىغان تۈرلۈك مۇناسىۋەت يوللىرىنى يېڭىباشتىن دەڭسەپ كۆرۈشى، شۇنىڭدەك ياۋروپادىكى بۇ خىل ئېقىمغا يېتەكچىلىك قىلىشقا ئاتلىنىشى تەكىتلەنگەن.

يىغىندا ئۇ باش سېكرېتار شى جىنپىڭنىڭ شىنجاڭنى كۆزدىن كەچۈرگەندە قىلغان سۆزلىرىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىش تېمىسىدا مەخسۇس لېكسىيە بەرگەن شۇنىڭ بىلەن بىرگە يىغىنغا قاتناشقان ھەرقايسى ئەمەلدارلاردىن پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيىسىنى تولۇق ۋە ئۈزۈل كېسىل ئىجرا قىلىشنى تەلەپ قىلغان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كانىيى بولغان خەلق تورىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە بۇ قېتىمقى يىغىنغا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمەت پارتكوم ۋە بىڭتۈەننىڭ بارلىق يۇقىرى دەرىجىلىك كاتتىباشلىرى قاتناشقان بولۇپ شۇ ئارقىلىق بۇنىڭ ئادەتتىكى يىغىن ئەمەسلىكى نامايان قىلىنغان يىغىندا ما شىڭرۇي ناھىيە دەرىجىلىك ئاساسلىق رەھبىرىي كادىرلارغا خىتاي كومپارتىيىسى دۇنياغا كەلگەن بىر ئەسىردىن بۇيان خىتاي تارىخىدىكى ئەڭ شانلىق دەۋرنىڭ بارلىققا كەلگەنلىكى بولۇپمۇ شى جىنپىڭ ئالىي ھوقوقنى قولىغا ئالغان ئون سەككىزىنچى قۇرۇلتايدىن بۇيان ئىككىنى تۇرغۇزۇش ئىككىنى ھىمايە قىلىش قاتارلىق يادرولۇق سىياسەتلەرنىڭ يېتەكچىلىكىدە خىتايچە سوتسىيالىزم قۇرۇلۇشىنىڭ يېڭى پەللىسى يارىتىلغانلىقىنى ئەسكەرتكەن ئۇ ھەر دەرىجىلىك رەھبىرىي كادىرلارنىڭ نۆۋەتتە ئىجرا قىلىنىۋاتقان يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ستراتېگىيىسىنى قىلچە تەۋرەنمەستىن قەتئىي داۋاملاشتۇرۇش لازىملىقىنى بۇنىڭ نۆۋەتتىكى ئىجتىمائىي مۇقىملىق ۋە ئۇزۇن مەزگىللىك ئەمىنلىك بەرپا قىلىشتىكى ئاچقۇچ ئىكەنلىكىنى شەرھلىگەن خىتاي ھۆكۈمىتى تەكىتلەپ كېلىۋاتقان بۇ بىر قاتار شوئارلارنىڭ تۈپ مەزمۇنى ئۇيغۇرلارنى پۈتۈنلەي خىتايلاشتۇرۇش نىشان قىلىنغان سىياسىي ئاسسىمىلياتسىيە ئىكەنلىكى يېقىنقى يىللاردا ئۇيغۇرشۇناس ئالىملاردىن پروفېسسور جېيمىس مىلۋارد شان روبېرتس جېيمىس لېيبولد مايكىل كلارك قاتارلىقلارنىڭ ئوخشىمىغان ئىلمىي ئەمگەكلىرىدە تەپسىلىي يورۇتۇلغان ئىدى ئۇيغۇر دىيارىدا ئۆتكەن ئالتە يىلدا يۇقىرى پەللىگە چىققان زور كۆلەملىك تۇتقۇن ۋە لاگېر سېستېمىسىمۇ دەل مۇشۇ خىتايلاشتۇرۇپ يوقىتىشنى باش نىشان قىلغان بىر قېتىملىق سىياسىي دولقۇن ئىكەنلىكى مەلۇم بولغان ئىدى ما شىڭرۇينىڭ بۇ قېتىم ناھىيە دەرىجىلىك كادىرلاردىن خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ يۇقىرى بېسىملىق بۇ سىياسەتلىرىنى داۋاملىق قەتئىي تەۋرەنمەي ئىجرا قىلىشنى تەلەپ قىلىشى رايوندىكى سىياسىي كونتروللۇقنىڭ بۇندىن كېيىنمۇ داۋام قىلىدىغانلىقى

ۋە مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئالتىنچى كۈنى گۇاڭدۇڭنىڭ شاۋگۈەن شەھىرىدىكى شۈرى ئويۇنچۇق زاۋۇتىدا ئىشلەۋاتقان ئۇيغۇر ئىشچىلارغا توپلىشىپ ھۇجۇم قىلىشتەك قانلىق ۋەقەگە بۇ يىل ئون تۆت يىل بولدى شاۋگۈەن قانلىق ۋەقەسى ئۆز دەۋرىدە ئۈرۈمچىدە يۈز بەرگەن بەشىنچى ئىيۇل نامايىشىغا پىلتە بولغان ۋەقە دەپ قارالغان ئىدى شاۋگۈەندىكى خىتاي ئاھالىلىرىنىڭ توپلىشىپ ھۇجۇم قىلىشى نەتىجىسىدە ھاياتىدىن ئايرىلغان بىگۇناھ ئۇيغۇر ئىشچىلار ۋە ئۇنىڭ نەتىجىسىدە ئۈرۈمچىدە يۈز بەرگەن بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقى ئون تۆت يىلدىن بۇيان تۈرلۈك شەكىللەردە خاتىرىلىنىپ كەلمەكتە تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز مېھرىباننىڭ شاۋگۈەن قانلىق ۋەقەسىگە ئون تۆت يىل بولغان بۈگۈنكى كۈندە مەزكۇر ۋەقە ھەققىدىكى قايتا ئويلىنىشلار ۋە ئۇنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ بۈگۈنكى ئېغىر رېئاللىقى بىلەن بولغان باغلىنىشلىرى ھەققىدە ئىشلىگەن مەخسۇس پروگراممىسىدا بولسۇن ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئالتىنچى كۈنى گۇاڭدۇڭنىڭ شاۋگۈەن شەھىرىدىكى شۈيرى ئويۇنچۇق زاۋۇتىدا خىتاي ئاھالىلىرىنىڭ توپلىشىپ ئۇيغۇر ئىشچىلىرىغا ھۇجۇم قىلىش ۋەقەسى يۈز بەرگەن ۋە نەچچە ئونلىغان بىگۇناھ ئۇيغۇرلار ئۆلتۈرۈلگەن ئىدى شاۋگۈەن قانلىق ۋەقەسى ئەينى ۋاقىتتا ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ ئۈرۈمچىدىكى بەشىنچى ئىيۇل نامايىشىغا پىلتە بولغان شۇنداقلا خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن قانلىق باستۇرۇلغان ئىدى شۇنىڭدىن بۇيانقى ئون تۆت يىل جەريانىدا شاۋگۈەن قانلىق ۋەقەسى ئۇيغۇرلار تەرىپىدىن ھەر خىل شەكىللەردە خاتىرىلىنىپ كەلمەكتە مەزكۇر قانلىق ۋەقەگە ئون تۆت يىل بولغان بۈگۈنكى كۈندە چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى بىر قىسىم پائالىيەتچىلەر ۋە سىياسىي ئانالىزچىلار ئۆزلىرىنىڭ بۇ ھەقتىكى قايتا ئويلىنىشلىرى، شۇنداقلا ئۇنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ بۈگۈنكى ئېغىر رېئاللىقى بىلەن بولغان باغلىنىشلىرى ھەققىدە ئۆز قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇن كۈنى شاۋگۈەن قانلىق ۋەقەسىنىڭ ئون تۆت يىللىق خاتىرە كۈنىدە مەخسۇس بايانات ئېلان قىلىپ، بۇ ۋەقەنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر خەلقىگە قاراتقان ئۇزۇن يىللىق ئىرقىي كەمسىتىش سىياسىتىنىڭ مەھسۇلى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن. ماقالىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا غەرەزلىك ھالدا ئۇزۇن مەزگىللىك سەلبىيلەشتۈرۈش تەشۋىقاتى ئېلىپ بېرىشى نەتىجىسىدە خىتايغا مەجبۇرىي ئېلىپ بېرىلغان ئۇيغۇر ئىشلەمچىلىرىنىڭ خىتاي ئاھالىلىرى تەرىپىدىن ھۇجۇمغا ئۇچرىغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان ماقالىدە يەنە شاۋگۈەن ۋەقەسى ھەرگىزمۇ خىتاي ھۆكۈمىتى بايان قىلغاندەك ئادەتتىكى ئىجتىمائىي ماجىرا بولماستىن، بەلكى چوڭقۇر سىياسىي ئارقا كۆرۈنۈشى بار قانلىق ۋەقە ئىكەنلىكى، ئۇنىڭ خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇزۇن يىللاردىن بېرى ئۇيغۇرلارغا قارىتىپ كەلگەن ئىرقىي ئايرىمىچىلىق ۋە ئىرقىي كەمسىتىش سىياسىتىنىڭ بىۋاسىتە مەھسۇلى ئىكەنلىكى تەكىتلەنگەن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئېلشات ھەسەن ئەپەندى مەزكۇر ۋەقەنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر خەلقىگە قاراتقان ئۇزۇن يىللىق ئىرقىي كەمسىتىش سىياسىتىنىڭ مەھسۇلى دەپ ئاتىدى. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ قانلىق ۋەقەلەرنىڭ يۈز بېرىش سەۋەبىنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇزۇن مەزگىللەردىن بۇيان ئۇيغۇرلارنى كەمسىتىدىغان ۋە دۈشمەن قىلىپ كۆرسىتىدىغان غەرەزلىك تەشۋىقاتى، شۇنداقلا ئىككى مىڭىنچى يىللاردىن باشلانغان ئۇيغۇر ياشلىرىنى ئۆز يۇرتلىرىدىن ئايرىپ خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى زاۋۇتلاردا ئەرزان ئەمگەك كۈچىگە ئايلاندۇرۇش دولقۇنىدىن ئىزدەش كېرەك ئىكەن. شاۋگۈەن ۋەقەسىنىڭكى بىۋاسىتە سەۋەبى ۋە ئارقا كۆرۈنۈشى ۋە بىۋاسىتە سەۋەبى. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى ئۇيغۇرلارنى يالماۋۇزلاشتۇرۇپ كۆرسىتىش، سەلبىي تەشۋىقات قىلىش، مەسىلەن، ئۇيغۇرلارنى ئوغرى يانچۇقچى، ئۇيغۇرلارنى ناھايىتى ياۋايى قالاق بىر مىللەت دەپ كۆرسىتىش ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇيغۇرلارنى تېررورىزم، بۆلگۈنچى، ئۇ بۇ دەپ خىتاينىڭكى ئەشەددىي دۈشمەن قىلىپ كۆرسىتىشتىكى بۇ تەشۋىقاتىنىڭكى بىۋاسىتە تەسىرىدە بولغان دېسەك بولىدۇ. يەنە بىر تەرەپ. دىن ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ئۆزىنىڭ يۇرتىدىن ئاپىرىپ خىتاينىڭ ئۆلكىلىرىدە، خىتاينىڭ شەھەرلىرىدە ئەرزان ئەمگەك ياكى ھازىرقى قۇل ئەمگەكتىن بەلكىم ئازراق پەرقى بار ئەڭ تۆۋەن مائاشنى بېرىپ بۇلاردىن پايدىلىنىش شۇنىڭ ئۈچۈن شۇ يەردىكى يەرلىك خىتايلارنىڭكى نارازلىقىنىمۇ قوزغىغان بۇ خىل خىتاينىڭ ھۆكۈمەتنىڭ قەستەن ئورۇنلاشتۇرۇشى بىلەن شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ئىككى تەرەپنىڭكى بېرىلىشى بىلەن خىتاي خىزمەتچىلىرىنىڭكى ياكى خىتاي لۈكچەكلىرىنىڭكى مۇشۇ شاۋگۈەن مۇشۇ ئويۇنچۇق زاۋۇتىدا ئىشلەۋاتقان ئۇيغۇرلارغا ھۇجۇم قىلىش يالغاندىن خەۋەر تارقىتىپ، ئۇنىڭدىن كېيىن خىتايلارنى سەپەرۋەر قىلىپ، بېسىپ كىرىپ ئۇيغۇرلارنىڭ تۇرغان ياتاقلىرىغا ئۇلارنى ئۇرۇش، ئۆلتۈرۈش، بۇنىڭكى بىۋاسىتە سەۋەبى مۇشۇ ئىككى تەرەپتىن دېسەك بولىدۇ. ھەبىبۇللا ئىزچى ئەپەندى ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇندا يۈز بەرگەن شاۋگۈەن قانلىق ۋەقەسى ۋە بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقى ھەققىدە ئۆزى شاھىت بولغان ئەھۋاللار توغرىسىدىكى كىتابىنى يېقىندا نەشرگە بەرگەن شاۋگۈەن قانلىق ۋەقەسى يۈز بەرگەن ۋاقىتتا ھەبىبۇللا ئەپەندى خاڭجۇدا ئوقۇۋاتقان بولۇپ ئۇ ۋەقە ھەققىدە ئەڭ دەسلەپ تارقالغان سىن كۆرۈنۈشلىرىنى ۋە ئۇيغۇرچە تور بېكەتلىرىدە تارقالغان بۇ قانلىق ۋەقەگە نارازىلىق بىلدۈرۈش ھەققىدە ئېلان چاقىرىقلارنى شۇ يەردە كۆرگەن ئىكەن. شاۋگۈەن قىرغىنچىلىقى بولغان ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە مەن خاڭجۇدىتىم ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى شۇ يەتتىنچى ئاينىڭ ئۈچىگىچە خاڭجۇدىتىم مەن شۇ ۋاقىتتا. ئاندىن كېيىن يەتتىنچى ئاينىڭكى شۇ ئۈچى كەچتە تۆتى ئۈرۈمچىگە قايتتىم قايتىشتىن بۇرۇن شۇ ۋاقىتتا تور بەتلەردە كۆرگەن ئەمەلىي ئەھۋال بۇ خىتايلارنىڭ ئۇيغۇرلارنى ئۆلتۈرۈپ بولۇپ يەنە ئۇنىڭغىمۇ ئۇنىماي ئۈستىگە ھېلىقى ئەخلەت تۇڭىدىكى ئەخلەتلەرنى ئەكەپ تۆكۈۋەتكەن كۆرۈنۈشلەر بارتى ئادەملەرنىڭ ئۈستىگە يەتتىنچى ئاينىڭكى بىرلىرىدىن باشلاپ يەتتىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنى نامايىش قىلىمىز، ئۇيغۇر بولساڭلار چوقۇم مەيدانغا چىقىڭلار، بۇ ھەر بىر ئۇيغۇرنىڭ مەجبۇرىيىتى دېگەندەك تور بەتلىرىنى ئاچقان ۋاقىتتىلا ئاپتوماتىك لەيلەيدىغان ئاشۇنداق بىر لەيلىمە ئېلان پەيدا بولۇپ قالغانتى. ھەبىبۇللا ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرى ئەينى چاغدا تارقاتقان خەۋەرلىرىدە، ۋەقەنى كىچىكلىتىپ، ئۇنى ئادەتتىكى ماجىرا دەپ ئاتىغان. ھەتتا ۋەقەدە ئۆلگۈچىلەرنىڭ ھەقىقىي سانىنىمۇ يوشۇرغان. ھالبۇكى، نەق مەيدان كۆرۈنۈشلىرى ئىنتايىن قەبىھ ۋە ئېچىنىشلىق بولۇپ، ئۆلتۈرۈلگەن ئۇيغۇرلار سانىنىڭ ئون يەتتە ئون سەككىز ئەتراپىدا ئىكەنلىكى ئەينى چاغدا خىتايدىكى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا تارقالغان سىن كۆرۈنۈشلىرىدە ۋە چەت ئەل تاراتقۇلىرىدا ئاشكارىلانغان. خىتاينىڭكى دېگىنى ئاساسەن يالغان قاراڭ. ئەمما مېنىڭكى شۇ ۋىدېئودا كۆرگىنىم ھەتتا ھازىر يۇتيۇب ۋە باشقا سوسىيال مېدېئادا تارقىلىپ يۈگەن ۋىدېئولاردىمۇ يەردە ياتقان ئۆلۈكلەر، رەسىملەردىكى يەردە ياتقان ئۆلۈكلەر، ئاندىن كېيىن خىتاينىڭ قوغلاپ ئۇرۇۋاتقان ئادەملەرنىڭ جىقىلىپ چۈشكەن ھالىتى ئاشۇلارنى ھەممىسىنى سانىسىڭىزمۇ ئون يەتتە ئون سەككىزدىن ئېشىپ كېتىدۇ قاراڭ. ھەبىبۇللا ئەپەندى يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇن شاۋگۈەن ۋەقەسى سەۋەبىدىن كېلىپ چىققان بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزگەن سىياسىتىنىڭ بۇرۇلۇش نۇقتىسى دەپ كۆرسەتتى. ھېسابتا بەشىنچى ئىيۇل قىرغىنچىلىقى ياكى شاۋگۈەن قىرغىنچىلىقى بولسىتى خىتاينىڭكى شەرقىي تۈركىستان ۋە ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى رەسمىي ھېلىقى دۆلەتنىڭ سىياسىتى سۈپىتىدە سىستېمىلىق ھېلىقى بۇرۇلۇش نۇقتىسى،

پونكىتلىرى، جازا لاگېرلىرىدا ئۈچ مىليونغا يېقىن ئادەم بار دەيمىزغۇ. مەسىلەن، ئاشۇ ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى بەشىنچى ئىيۇل ۋەقەسىدىن كېيىن، ئاندىن كېيىن پۈتۈن ئالىي مەكتەپ پۈتتۈرگەن ياشلارنىڭ خىزمەتكە چىقىشنىڭ ئالدىنقى شەرتىنى ئۇيغۇرلارنى چوقۇم ئاھالە كومىتېتتا ئىككى يىلغىچە ئىشلەشنى شەرت قىلغان. ئاشۇ ۋاقىتتا، مەسىلەن، ئەڭ كىچىك ئاھالە كومىتېتتىمۇ ئىككى يۈز، ئۈچ يۈز ئادەم بارتى. ئەڭ يوق دېگەنلىرىدە يىگىرمە ئوتتۇزدىن بەزەنلىرىدە ئىككى ئۈچ يۈزگىچە بۇلار نېمە ئىش قىلىدۇ دېسىڭىز ھەر بىر ئۆيگە ئىككىدىن تۆتتىن ئادەم مەسئۇلتى بۇلار شۇ ئۆيدىكىلەرنىڭكى پۈتۈن بىر كۈنلۈك ھاياتى قانداق كىيىنىدۇ نېمە ئىش قىلىدۇ ماشىنىسىنىڭ رەڭگى ياتىدىغان ئۇيقاسى ياتاق ئۆيى قانداق دىنىي قىياپىتى

ۋەقە دەيمەن، چۈنكى بەشىنچى ئىيۇلدىن كېيىن خىتاي بۈگۈنكى كۈندە بىز ئۇيغۇر مىللىي قىرغىنچىلىق دەۋاتقان بۇ مىللىي قىرغىنچىلىقنىڭكى باشلىنىش تەييارلىقى ئىيۇلدىن باشلانغان. ئىيۇل ۋەقەسى ۋە شاۋگۈەن ۋەقەسى بۇ ئىككىسى شۇ ئۇيغۇرنىڭكى تارىخىدىكى بۈگۈنكى كۈندىكى بۇ مىللىي قىرغىنچىلىقنىڭكى باشلىنىشى. ئىلشات ھەسەن ئەپەندى يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شاۋگۈەن قانلىق ۋەقەسى ھەققىدە ئاكتىپ ئىنكاس قايتۇرغان زور بىر قىسىم ئۇيغۇر تور بېكەتلىرى ۋە تور بېكەت باشقۇرغۇچىلىرىنى تۇتقۇن قىلغانلىقىنى ئەسكەرتىپ ئۆتتى. شاۋگۈەن ۋەقەسى يۈز بەرگەندىن كېيىن ئۇيغۇر ياش ئوغۇل قىزلىرى تور دۇنياسىدىن پايدىلىنىپ پۈتۈن دۇنياغا ۋە جۈملىدىن خىتاي ھۆكۈمىتىگىمۇ ئادالەت، باراۋەرلىك تەلەپ قىلدى. ئەمما خىتاي بۇنى ئۆزىگە تەھدىت دەپ بىلدى، ھەققانىيەت سورىغان بىر ئاۋازنى ئۆزىگە تەھدىت دەپ بىلگەنلىكىدىن. شۇنىڭدىن كېيىن ئەڭ تەرەققىي قىلغان تور بەتلىرىنىڭ ھەممىسىنى تاقىدى، ئۇ تور بەتلەرنىڭ ئىگىسى، باشلىغۇچىلىرىنى ھەممىنى تۈرمىلەرگە سولىدى. ئالدى ئۇنى مۇددەتسىز ئون نەچچە يىلدىن كەتكەن بولسا، كەينى بەش ئون يىلدىن كەتتى. ئىيۇل ۋەقەسىدىن كېيىن يەنە بىر قىرىش بولدى، مەسىلەن، ئىلھام توختى ئەپەندىم بولسۇن. غەيرەت نىياز بولسۇن، بۇ زىيالىيلارنى. ئۇ ئۇيغۇرلارغا يېتەكچىلىك قىلىش ئىقتىدارىغا ئىگە بىر قىسىم ئۇيغۇر سەرخىللىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان نۇرغۇنلىغان ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ شۇ قېتىم خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ زەربە بېرىش نىشانى بولغانلىقىنى ئەسلىتىپ ئۆتتى ئەنگلىيەدىكى ئۇيغۇر زىيالىيلىرىدىن ئەزىز ئەيسا ئەپەندى ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلدىكى بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىدىن كېيىن خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن تاقىۋېتىلگەن ئۇيغۇر تور بېكەتلىرى ۋە تۇتقۇن قىلىنغان ئۇيغۇر تور باشقۇرغۇچىلىرى ھەققىدە مەخسۇس ئىزدىنىپ ماقالە ئېلان قىلغان ئىدى ئەزىز ئەيسا ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىللارنىڭ ئاخىرىدا باشلانغان ئۇيغۇرچە تور بېكەتلىرىنىڭ تەرەققىياتى ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلغا كەلگەندە بەش مىڭغا يەتكەن، شۇنداقلا ئۇيغۇر تور مەدەنىيىتىدىكى گۈللىنىش مەنزىرىسىنى بارلىققا كەلتۈرگەن. بەشىنچى ئىيۇل ۋەقەسىدىن بۇرۇن ئۇيغۇر تور بەتلىرىنىڭ سانى بەش مىڭدىن ئاشقان بولسا، ئۆتكەن يىلى ئۇيغۇرلارنىڭلىمۇ ئەمەس، تېخى ئۇيغۇر، قازاق ۋە قىرغىز باشقا مىللەتلەرنى قوشقان ۋاقىتتا ھازىر مەۋجۇت تور بېكەتلەر دوستلار ئىگىلىكىدىكى كىچىك تىپتىكى تور بېكەتلەر يانفون ئەپ شەكلىدە ئىشلەتكەن تور بېكەتلەر بولۇپ ھازىر سانى يەتتە يۈزگىمۇ يەتمەيدىكەن ھالبۇكى ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلدىكى شاۋگۈەن ۋەقەسى ۋە بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىدىن كېيىن ئۇيغۇر بىز دىيارىم سەلكىن ئالتۇن تارىم ئورخۇن تارىخ تورى قاتارلىق ئىككى يۈزدىن ئارتۇق ئۇيغۇرچە تور بېكەتلىرى بۆلگۈنچىلىككە قۇتراتقۇلۇق قىلىش بىلەن ئەيىبلىنىپ تاقىۋېتىلگەن ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئۇيغۇر تور بېكەتلىرى تور باشقۇرغۇچىلىرى ۋە تور يازارلىرىنىڭ خىتاينىڭ ئېيتىمىدىكى ئاتالمىش جىنايەتلىرى پەقەتلا ئۇلارنىڭ ئۇيغۇرلارنى ھەقىقىي ئۇچۇر بىلەن تەمىنلىگەنلىكى ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان زۇلۇم ۋە تەڭسىزلىككە قارىتا ئۇيغۇرلارنىڭ نارازىلىقىنى ئىپادىلەيدىغان ئەركىن مۇنازىرە مەيدانى ھازىرلاپ بەرگەنلىكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان باستۇرۇش سىياسىتىنى ئاشكارا تەنقىد قىلىشتەك جەڭگىۋار روھىنى جارى قىلدۇرغانلىقى ئىكەن. شاۋگۈەن قانلىق ۋەقە يۈز بەرگەندىن كېيىن ئەتىسىدىن باشلاپلا ئۈرۈمچىدىكى دىيارىم سەلكىن، شەبنەم، ئۇيغۇر بىز، نۇرغۇن مۇشۇ سەرخىل تور بەتلەر تور بەتلىرىنىڭ باش سەھىپىسىنى قارا رەڭگە ئۆزگەرتىپ ۋە مۇشۇ شاۋگۈەندىكى ئۆلتۈرۈلگەن قېرىنداشلىرىمىز ئۈچۈن ئادالەت، ھەققانىيەت تەلەپ قىلىپ نامايىش قىلىش، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايون ھۆكۈمەتكە نارازىلىقنى بىلدۈرۈش ھەققىدە مۇشۇ نامايىشقا چاقىرىقلارنى ئېلان قىلدى، كوچىلارغا چىقىشقا دەۋەت قىلدى. بۇنىڭدىن خىتاي ھۆكۈمىتى ناھايىتى قاتتىق چۆچۈدى. خەۋىرىمىز بار، ھەممىمىز مەلۇم بولغاندەك، كېيىن نۇرغۇن قېرىنداشلىرىمىزنى تۈرمىلەرگە قامىدى، تور بەت ئىگىلىرىگە تۈرمە جازاسى بەردى. تور بەت باشقۇرغۇچىلىرى ۋە يازغۇچىلارغىمۇ نۇرغۇن ئېغىر جازالارنى بەردى.
ئۇنىڭ تەكىتلىشىچە، ئىدىيە جەھەتتە ئۇيغۇرلارغا يېتەكچىلىك قىلالايدىغان ئۇيغۇر زىيالىيلىرى شۇ چاغدىمۇ خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن تەھدىت دەپ قارىلىپ، باستۇرۇش نىشانىغا ئايلانغان ئىكەن. ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە تۆتىنچى كۈنى روسىيەدىكى ۋاگنېر ياللانما ئەسكەرلەر قوماندانى يېۋگېنىي پرىگوژىن توساتتىن ھەربىي ئۆزگىرىش قوزغاپ موسكۋا شەھىرىگە ئىككى يۈز كىلومېتىر قالغان يەرگە قىستاپ كەلگەندە روسىيە پرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىن بىلوروسىيە پرېزىدېنتى لۇكاشېنكو بىلەن بىرلىكتە بۇ ھەرىكەتنى بېسىقتۇرغان ئىدى نۆۋەتتە ۋاگنېر قوشۇنى ۋە ئۇنىڭ قوماندانى پرىگوژىننىڭ تەقدىرى نائېنىق بولۇپ پۇتىن ھاكىمىيىتى يەنىلا داۋالغۇش ھالىتىدە تۇرماقتا ئىكەن بۇ قىسقىغىنە ھەربىي ئۆزگىرىش دۇنيانىڭ دىققەت نۇقتىسىغا خىتاينىڭ سەزگۈر نۇقتىسىغا ئايلانغان بولۇپ پۇتىن ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇنچە مۇستەھكەم ئەمەسلىكى ۋە بەلكى كەلگۈسىدە يېڭى كرىزىسلارغا زېمىن ھازىرلايدىغانلىقى تەخمىن قىلىنماقتا ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە تۆتىنچى كۈنى روسىيىدىكى ۋاگنېر ياللانما ئەسكەرلىرى قوماندانى يېۋگېنىي پرىگوژىن توساتتىن ھەربىي ئۆزگىرىش قوزغاپ روسىيىنىڭ ستراتېگىيىلىك شەھىرى روستوۋنى كونترول قىلىپ موتورلاشقان قىسمى بىلەن موسكۋا شەھىرىگە ئىككى يۈز كىلومېتىر يېقىنلاپ قالغاندا روسىيە پىرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىن بىلوروسىيە پىرېزىدېنتى لۇكاشېنكو بىلەن بىرلىكتە جىددىي تەدبىر قوللىنىپ يىگىرمە تۆت سائەت ئىچىدە بۇ ھەرىكەتنى بېسىقتۇرغان بۇ قىسقىغىنە ھەربىي ئۆزگىرىش دۇنيانىڭ دىققەت نۇقتىسىغا ئايلانغان بولۇپ ئامېرىكا ۋە چەت ئەل تاراتقۇلىرىدا بۇ ھەرىكەتنىڭ تېزلا مەغلۇپ بولۇشىغا دائىر خىلمۇ خىل ئۇچۇرلار ۋە مۇلاھىزىلەر ئوتتۇرىغا چىقماقتا ئامېرىكا سىي ئېن بى سى خەۋەر قانىلىنىڭ ئانالىزىغا قارىغاندا ۋاگنېر گۇرۇھى ياللانما ئەسكەرلەر قوماندانى يېۋگېنىي پرىگوژىن روسىيەدە قان تۆكۈلۈشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئەسكەرلىرىنى قايتۇرغانلىقىنى جاكارلىغان روسىيە پرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىن گەرچە ۋاگنېر گۇرۇھىنىڭ روسىيە ئارمىيىسىگە قارشى توپىلىڭىنى بېسىقتۇرغان بولسىمۇ بۇ ياللانما ئارمىيە ۋە ئۇنىڭ قوماندانى پرىگوژىننىڭ تەقدىرى تېخى نائېنىق بولۇپ پۇتىن ھاكىمىيىتى يەنىلا داۋالغۇش ھالىتىدە تۇرماقتا ئىكەن موسكۋاغا قىستاپ كەلگەن پرىگوژىننىڭ توساتتىن ئارقىغا يېنىشى ھەققىدە ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا خىلمۇ خىل پەرەزلەر ئوتتۇرىغا چىققان بۇلاردىن بىرسى توپىلاڭدىن ئىلگىرى پرىگوژىن خوتۇن بالىلىرىنى تۈركىيىگە يولغا سالغان توپىلاڭ يۈز بەرگەندە پۇتىن بېلوروسىيە پرېزىدېنتى لۇكاشېنكونى تۈركىيىگە ئەۋەتىپ ئەردوغاننىڭ ماسلىشىشى بىلەن پرىگوژىننىڭ خوتۇن بالىلىرىنى بېلوروسىيىگە قايتۇرۇپ كېلىپ پرىگوژىنغا تەھدىت سالغان دېگەن قاراش بولسا يەنە بىرسى پرىگوژىن موسكۋانى ساقلاپ تۇرۇۋاتقان بىر گېنېرال بىلەن ئالدىن دېيىشىپ قويغان يەنى ئۇلار ئىچكى ۋە تاشقى جەھەتتە ماسلىشىپ موسكۋانى ئىگىلىمەكچى بولغان ئەمما پرىگوژىن موسكۋاغا ئاز قالغاندا ئۇ گېنېرالدىن ئۇچۇر كەلمىگەن ئىچكى قىسىمدىن ياردەم بولمىسا پرىگوژىن بىر نەچچە مىڭ ئەسكىرى بىلەن موسكۋانى ئىگىلىيەلمەيتتى شۇڭا ئۇ بۇ پىلانىدىن ۋاز كېچىشكە مەجبۇر بولغان دېگەن قاراشتۇر ئۈچىنچى بىر خىل قاراش بولسا ۋلادىمىر پۇتىن ھازىرقى روسىيە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرىنى ۋەزىپىسىدىن ئېلىپ تاشلىيالماي پرىگوژىن ۋاسىتىسى ئارقىلىق ئۇنى ھوقۇقتىن چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ ئويۇننى ئويناپ چىققان دېگەن قاراشتۇر ئەمما ئانالىزچىلار بۇ ئۈچىنچى خىل ئېھتىماللىقنىڭ تۆۋەن ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرۈپ ئۇكرائىنا ئۇرۇشى داۋاملىشىۋاتقان ۋەزىيەتتە پۇتىننىڭ بۇنداق بىر خەتەرلىك ئويۇنغا تەۋەككۈل قىلالمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئامېرىكىدىكى سىياسىي ئانالىزچى گوردون چاڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى Some say Prigozhin's rebellion was staged. Yes, Russia is impenetrable and we will not know what happened for some time.
بەزىلەر پرىگوژىننىڭ بۇ ئىسيانى ئەتراپلىق پىلانلانغان بىر ئويۇن دېمەكتە، ئەلۋەتتە. روسىيە سىرلىق بىر دۆلەت. ئۇ يەردە نېمە ئىشلار بولۇۋاتقانلىقىنى دەرھال بىلەلمەيمىز. ئەمما قانداق ئىش يۈز بەرسۇن، ۋلادىمىر پۇتىن، ئۆزىنى ئاجىز كۆرسىتىپ قويىدىغان بىر ئويۇن ئوينىمايدۇ. مۇستەبىتلەر ئەزەلدىن بۇنداق قىلمايدۇ. بولۇپمۇ ھوقۇقتىن ئايرىلىپ، تەختتىن غۇلاش خەۋپى بولغان مۇستەبىتلەر تېخىمۇ بۇنداق قىلمايدۇ.
Especially when the show could have gotten out of hand and resulted in his removal from power.
ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بەشىنچى كۈنى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېن بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ بۇ قېتىمقى توپىلاڭ روسىيە ھاكىمىيىتىنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى بۆلۈنۈشنى كۆرسىتىپ بەردى بىز ئاخىرقى نەتىجىنى تېخى كۆرمىدۇق دېگەن پرېزىدېنت جو بايدېن ئامېرىكىنىڭ بۇ ئىشتا قولى بار دېگەنلەرگە رەددىيە بېرىپ بىز بۇ ئىشقا ئارىلاشمىدۇق بۇ روسىيىنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى توقۇنۇش دېگەن ئەنگىلىيەدە چىقىدىغان مۇھاپىزەتچى گېزىتى تورىنىڭ يىگىرمە بەشىنچى ئىيۇن كۈنى بەرگەن خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە توپىلاڭدىن ئىلگىرى ۋاگنېر گۇرۇھى قوماندانى پرىگوژىن روسىيىنىڭ ئۇكرائىناغا قىلغان ھۇجۇمىدا ئۆلگەنلەرنىڭ كۆپىيىپ كەتكەنلىكىنى تىلغا ئېلىپ روسىيە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى سېرگېي شويگۇنىڭ قابىلىيەتسىزلىكى ۋە تەلۋىلىكىنى ئەيىبلىگەن توپىلاڭدىن كېيىن بولسا بۇ قېتىمقى مەقسىتىنىڭ پۇتىن ھاكىمىيىتىنى ئاغدۇرۇش ئەمەس بەلكى روسىيىنىڭ خەۋپسىزلىكىنى قوغداش ئىكەنلىكىنى دۆلەت ئىچىدە قان تۆكۈلۈشنى خالىمايدىغانلىقىنى ئەمما روسىيە جەمئىيىتىنىڭ يەنىلا ھەربىي ئۆزگىرىشكە ئېھتىياجلىق ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن بې بې سې تورىنىڭ يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇن كۈنى بەرگەن خەۋىرىدە پرىگوژىننىڭ شۇ كۈنى ئېلان قىلغان ئون بىر مىنۇتلۇق سۆزى تەھلىل قىلىنغان بولۇپ پرىگوژىن سۆزىدە ۋاگنېر گۇرۇھىنىڭ بۇ ھەرىكىتىنىڭ روسىيىنىڭ مەنپەئەتىگە ئۇيغۇن ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن ئەمما پرېزىدېنت پۇتىننىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا زىيان سالغانلىقىنى ۋە ئۇنى قىيىن ئەھۋالدا قويغانلىقىنى ئېتىراپ قىلغان مەلۇم بولۇشىچە ۋاگنېر گۇرۇھىنىڭ يىگىرمە بەش مىڭ ئەسكىرى بولۇپ كۆپىنچىسى دەم ئېلىشقا چىققان ئەسكەرلەر ۋە تۈرمىدىن قويۇۋېتىلگەن جىنايەتچىلەردىن تەشكىل تاپقان تۈركىيە ھاجەتتەپە ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇتقۇچىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەمنىڭ قارىشىچە بۇ قېتىمقى ئىسياننىڭ كېلىپ چىقىشىدىكى سەۋەبلەردىن بىرى پرىگوژىن ۋە ئۇنىڭ قوشۇنىنىڭ روسىيە دۆلەت ئارمىيىسىگە تەۋە بولۇشنى خالىمىغانلىقى ئىكەن بۇ تۇيۇقسىز ئوتتۇرىغا چىققان بۇ ۋەقە پۇتىننىڭكى ئىناۋىتىنى ئوبرازىنى بۇزغانلىقى مالۇم ئەمما بۇ ۋەقە پۇتىننىڭكى مۇشۇ ھاكىمىيەت بېشىدىكى كۈچىنى ئاجىزلاشتۇردى دېيىش ئۈچۈن بىراز بالدۇر دەپ ئويلايمەن چۈنكى بۇ ۋاگنەر گۇرۇپپا ماۋۇ ھۆكۈمەتنىڭكى مىسالغا مۇداپىئە مىنىستىرلىقىغا باغلانغان ھەربىي تەشكىلات ئەمەس بۇ بۇ ھېلىقى شەخسلەرنىڭ قۇرغان بىر ھەربىي تەشكىلات. ئەمما بۇنى ئافرىكادا، سۈرىيەدە ئىشلەتكەن ۋاقتىدا ناھايتى پايدىلىق بوغاچقا پۇتىن بۇنى ئىشلىتىپ كەگەن ھەمدە پايدىلىنىپ كەگەن. ئوكراينا ئۇرۇشىدىن كېيىن بۇنى يەنە ئەكىلىپ جەڭ قىغىزدى. بۇلار نۇرغۇن يەرلەردە جەڭدە ئۇتۇقلۇقلارنى قولغا چۈشۈرگەچكە رۇس خالقىمۇ ۋاگنەر تەشكىلاتىنىمۇ ياخشى كۆرىدىغان بىر ئەھۋالمۇ پەيدا بوپ قالدى بۇ يەردە. ئەمدى روسىيەنىڭكى مەقسىتى بۇ ۋاگنېرنى مۇشۇ مۇداپىئە مىنىستىرلىقىغا باغلىماقچى. ۋاگنېرنىڭ بېشىدىكى پرىگوژىنمۇ بۇ ئۆزىنىڭكى تەشكىلاتىنى يەنى دۆلەتكە باغلىنىشنى خالىمايدۇ. ئەمما بۇ مۇداپىئە مىنىستىرلىقى بۇنى باغلاشقا تىرىشتى. يەنى يەتتىنچى ئاينىڭ بىرىگىچە بۇنى ئاخىرلاشتۇرۇش لازىم دېگەندىن كېيىن پرىگوژىن ئۇنىڭدىن كېيىن ئىسيان چىقاردى.
ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى بۇ قېتىملىق ئىسياندا تىغ ئۇچىنىڭ پۇتىنغا ئەمەس روسىيە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى سېرگېي شويگۇغا قارىتىلغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى ھەم بۇ پۇتىنغا قارشى چىقارغان بىر ئىسيان ئەمەس ھەمدە ھازىرقى ئەھۋالغا قارىغان چاغدا شۇ مۇداپىئە مىنىستىرى شويگۇغا قارشى چىققاندەك تۇرىدۇ شۇنىڭغا بۇ ئاسانلا بىر بىرسى بىلەن كېلىشىپلا ئاسانلا بۇ مەسىلىنى ھەل قىلغاندەك بولدى. ئەمما بۇ راستتىن ھەل بولدىمۇ؟ يەنى بۇ تەشكىلات بۇنىڭدىن كېيىن نېمە ئىش قىلىدۇ؟ يەنى بۇ ئۇكرائىنا ئۇرۇشىدا داۋام قىلامدۇ، قىلمامدۇ؟ بۇ بېلارۇسىيەدە نېمە ئىشى بولىدۇ بۇلارنىڭ؟ شۇنىڭغا بۇ تېخى مەسىلە تېخى تۈگىمىدى. بەلكى شۇ مۇزاكىرە يولى بىلەن بۇنى ئاخىرلاشتۇرىدىغاندەك تۇرىدۇ.
كۆپلىگەن ئانالىزچىلارنىڭ قارىشىچە ۋاگنېر گۇرۇھى قوماندانى پرىگوژىننىڭ رەزىللىكنى توختىتىش ئۈچۈن باشلاتقان بۇ ئىسيانى گەرچە مۇۋەپپەقىيەتلىك بولمىغان بولسىمۇ ئوكرائىنانىڭ روسىيە ئارمىيىسىگە قارشى ئۇرۇشىغا مەدەت بەرگەن ۋاگنېر ياللانما ئەسكەرلىرى ئوكرائىنا ئۇرۇشىدىكى ئەڭ ماھىر جەڭچىلەر بولۇپ ئۇلارنىڭ بۆلۈنۈشى روسىيەنىڭ ئوكرائىنا جەڭ مەيدانىدىكى كۈچىنى ئاجىزلىتىدىكەن ئامېرىكا راتگېرس ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى ئۇكرائىنا ۋە روسىيە مەسىلىلىرى مۇتەخەسسىسى ئالېكساندىر موتېل رادىيومىزغا ئېلخەت ئارقىلىق قايتۇرغان جاۋابىدا بۇ ۋەقەگە بولغان كۆز قارىشىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ مەن شۇنىڭغا قەتئىي ئىشىنىمەنكى پۇتىن ھاكىمىيىتى لىڭشىپ قالدى پرىگوژىن ۋەقەسىنىڭ يۈز بېرىشى بۇ ھاكىمىيەتنىڭ غۇلاپ چۈشۈشىگە سەۋەب بولۇشى مۇمكىن روسىيەدە ھەربىي ۋە سىياسىي مالىمانچىلىق قانچە كۆپ يۈز بەرسە، ئۇكرايىنا خەلقى ۋە باشقا ئىنسانلار ئۈچۈن شۇنچە ياخشى بولىدۇ.
بۇ توپىلاڭدىن كېيىن روسىيەنىڭ مۇئاۋىن تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئاندرېي رودېنكو بېيجىڭغا كېلىپ، خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى چىن گاڭ بىلەن كۆرۈشكەن. چىن گاڭ خىتاينىڭ روسىيەنىڭ دۆلەت مۇقىملىقى ۋە تەرەققىياتىنى قوللايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. مۇھاپىزەتچى گېزىتىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە بۇ توپىلاڭ يۈز بەرگەندە خىتاي تاراتقۇلىرى خەۋەر بەرگەن بولسىمۇ ھۆكۈمەت تەرەپتىن ھېچقانداق بايانات ئېلان قىلمىغان خىتاينىڭ دۆلەت تاراتقۇسى بولغان يەر شارى ۋاقىت گېزىتى يىگىرمە بەشىنچى ئىيۇن كۈنى بەرگەن خەۋىرىدە پرىگوژىن قوزغىغان بۇ توپىلاڭنىڭ غەرب مېدىيالىرىدا روسىيە پارچىلىنىپ ۋەيران بولىدىغاندەك خاتا تەشۋىق قىلىنغانلىقى ئۇلارنىڭ غەرىزىنىڭ روسىيە جەمئىيىتىنى پارچىلاش ئىكەنلىكى كۆرسىتىلگەن دوكتور ئەركىن ئەكرەم خىتاينىڭ ۋاگنېرغا ئوخشاش ياللانما ئەسكەرلەر گۇرۇھىدىن ناھايىتى ئېھتىيات قىلىدىغانلىقىنى شۇڭا روسىيىنىڭ بۇ قوشۇننى پۈتۈنلەي بويسۇندۇرۇشىنى قوللايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى خىتاي بۇ ۋەقەگە بىراز كېچىكىپ جاۋاب بەرگەن بولدى ئاخىرىدا ۋەزىيەتكە قاراپ ۋە مالۇماتنى ئالغاندىن كېيىن روسىيە ھۆكۈمىتىنى قوللايدىغانلىقىنى بايان قىلغان بولدى ئەسلىدە خىتاي بۇنداق شەخسىي ھەربىي كۈچلەرگە ناھايىتى سەزگۈر بىلەن قارايدۇ دەپ ئويلايمەن. چۈنكى مانچۇر ئىمپېرىيەسىنىڭ ئاخىرىدا يىقىلىشىنىڭ سەۋەبىمۇ نۇرغۇن مۇشۇ ئۆلكىنىڭ بېشىدىكى ئادەملەرنىڭ قولىدا شەخسىي ھەربىيلەر باتتى. مۇشۇ سارايدىكى چوڭ ئەمەلدارلاردان لى خۇڭجاڭ بولسۇن، زو زۇڭتاڭ بولسۇن، بۇلار ھەممىسى شەخسىي ھەربىيلىرى باتتى. شۇنىڭغا بۇ خىتايلار ئىسيان چىقارغان ۋاقتىدا بۇ بۇنداق شەخسىي ھەربىيلەر دەۋلەتنىڭ يېنىدا ئەمەس، ھا باشقا شەخسلەر ياكى باشقا گۇرۇپنىڭ يېنىدا يەر ئالغاندىن كېيىنلا مەركەزىي ھۆكۈمەت باشقۇرالمايدىغان بولۇپ قالىدۇ شۇنىڭغا خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسى داۋاملى بۇ ھەربىي كۈچنى مەركەزگە يىغىپ كوممۇنىست پارتىيىنىڭ قولىدا تۇتۇپ تۇرۇشنىڭكى سەۋەبىمۇ مۇشۇ دەپ ئويلايمەن شۇنىڭغا بۇ روسىيەدە مەيدانغا كەلگەن بۇنداق بىر ئەھۋالغا قارشى مەنچە خىتاي بىراز ئويلاشتى دەپ ئويلايمەن چۈنكى خىتايمۇ يېقىنقى يىللاردا مۇشۇنداق شەخسىي خەۋپسىزلىك شىركەتلەرنى قۇرۇپ يىپەك يولى دېگەن مۇشۇ ستراتېگىيىسىنىڭ

مۇھاپىزەتچى گېزىتىنىڭ بۇ ھەقتىكى ئانالىزىغا قارىغاندا خىتاينىڭ روسىيەنى قوللىشى ئاڭ ۋە ئىدىيىدىكى ئوخشاشلىق ۋە مەنپەئەتتىكى شېرىكلىكنى ئاساس قىلغان بولۇپ خىتاي باش سېكرېتارى شى جىنپىڭ بۇ توپىلاڭنى بېسىقتۇرغان پۇتىننى ئىلگىرى قانداق قوللىغان بولسا بۇنىڭدىن كېيىنمۇ قوللايدىغانلىقىنى ئىپادىلىگەن چۈنكى پۇتىننىڭ روسىيىسى ۋەيران بولسا خىتايمۇ ئېغىر كۈنگە قالىدىكەن گوردون چاڭ ئەپەندى بۇ ھەقتە توختىلىپ مۇنداق دېدى. It appears China's regime was shocked by the Prigozhin events of the weekend. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆتكەن ھەپتە ئاخىرى يۈز بەرگەن پرىگوژىن ۋەقەسىدىن چۆچۈگەندەك قىلىدۇ. ئۇلار ۋاگنېر گۇرۇھى خوجايىنى بىلەن ۋلادىمىر پۇتىن ئوتتۇرىسىدىكى سۈركىلىشنى بىلىدۇ. شۇغىنىسى خىتاي ئەمەلدارلىرى نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالغاندەك قىلىدۇ. توپىلاڭ ۋاقتىدا خىتاينىڭ دۆلەت تاراتقۇلىرى ھە دەپ روسىيەنىڭ تەشۋىقاتىنى قىلدى. ناھايىتى روشەنكى ئۇلار گاڭگىراپ نېمە دېيىش كېرەكلىكىنىمۇ بىلەلمەي قالدى.
A sure sign they were bewildered and did not know what to say on their own.
CNBC تورىنىڭ خەۋىرىدە كۆرسىتىلىشىچە، بۇ توپىلاڭ روسىيە پرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىننىڭ ئۆز يېقىنلىرىنى ئىشقا قويۇشتەك مۇستەبىتلىكىگە بېرىلگەن بىر زەربە ئىكەن.

بۇنىڭ زادى قايسىسى راست پرىگوژىن ۋە ئۇنىڭ ئەسكەرلىرىنىڭ تەقدىرى قانداق بولىدۇ بۇ تېخى ھازىرچە نامەلۇم ئىكەن روسىيىدە بۇ توپىلاڭ يۈز بەرگەندىن كېيىن ياۋروپا ئىتتىپاقى ۋە ناتو ئوكرايىناغا داۋاملىق ياردەم قىلىدىغانلىقىنى جاكارلىغان ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئالتىنچى كۈنى ئوكرايىنا ئارمىيىسى روسىيىنىڭ قولىدىن شەرقىي جەنۇبتىكى بىر يېزىسىنى قايتۇرۇۋالغانلىقىنى ئېلان قىلغان. قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرىنىڭ ئىتتىپاق جەمئىيىتى ئىلىم پەن كومىتېتىنىڭ تەشەببۇسكارلىقىدا يىگىرمە تۆتىنچى ئىيۇن قىرغىزىستان ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ ئۇيغۇر خەلقى بىلەن يۈزتۇرانە كۆرۈشۈش مۇراسىمى ئۇيۇشتۇرۇلغان مۇراسىمدا قىرغىزىستاندىكى ئۇيغۇر ئانا تىل مەسىلىسىنى ھەل قىلىش يولىدا ئىشلەنگەن خىزمەتلەر تونۇشتۇرۇپ ئۆتۈلگەن تۆۋەندە قىرغىزىستاندا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز فىرۇزە بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ. يىگىرمە تۆتىنچى ئىيۇن كۈنى بىشكېكتە قىرغىزىستان ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ ئۇيغۇر خەلقى بىلەن يۈزتۇرانە ئۇچرىشىشى بولۇپ ئۆتتى. مۇراسىم قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرىنىڭ ئىتتىپاق جەمئىيىتى ئىلىم پەن كومىتېتىنىڭ تەشەببۇسكارلىقىدا ئۇيۇشتۇرۇلدى. بۇ قېتىمقى ئۇچرىشىشتا قىرغىزىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئىلىم پەن ۋە مەدەنىيىتىنىڭ تەرەققىياتىغا تۆھپە قوشقان ئۇيغۇر زىيالىيلىرى بىلەن يېقىندىن تونۇشۇش شۇنداقلا بىرلىكتە نۆۋەتتە

يىغىننىڭ باشلىنىشىدا قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرى ئىتتىپاق جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى تۇرسۇنتاي سەلىموف يىغىن ئەھلىگە قىزغىن سالام يوللاپ، بۇ قېتىمقى مۇراسىمنىڭ ئەھمىيىتى توغرىسىدا سۆز قىلدى. شۇنداقلا ئانا تىل مەسىلىسىنى ھەل قىلىش يولىدا ئىشلەنگەن خىزمەتلىرىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتتى. مەزكۇر پائالىيەتكە قاتناشقان سەبىتجان باباجانوف رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، بۇ قېتىمقى مۇراسىمدىن ئالغان تەسىراتلىرىنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى.
بۈگۈنكى بۇ ئۇچرىشىشىمىز ناھايىتى ياخشى ئۆتتى.

ھازىر بۇ ئۇچرىشىشتا بىز بىر بىرىمىزنى تونۇدۇق خۇدايىم بۇيرسا بۇ ئۇچرىشىشىمىز يەنى نېمە قىلدى كېلىدىغان يىلغا ئەزىز ئاكامنىڭ يۈز يىللىقىغا بىز ياخشى تەييارلىق قىلىشىمىز كېرەك مۇراسىم داۋامىدا قىرغىزىستاندىكى مەرھۇم ئاكادېمىك ئەزىز نارىنبايېفنىڭ قىزى ئارزۇخان نارىنبايېۋا ئۆز دادىسى توغرىسىدا دوكلات بەردى بولۇپمۇ ئۇ ئەزىز نارىنبايېفنىڭ ۋەتەنپەرۋەرلىك ۋە مىللەتپەرۋەرلىك خاراكتېرىنى تىلغا ئالدى يىغىندا يەنە دوختۇر ۋە جامائەت ئەربابى مەرھۇم نازىم قەمبىرى توغرىسىدا سىڭلىسى نۇرانىيە قاسىموۋا دوكلات بەردى. پائالىيەت داۋامىدا يىغىن ئىشتىراكچىلىرى ئۆزلىرىنىڭ خىزمىتى ۋە ئۇتۇقلىرىنى كۆپچىلىك بىلەن ئورتاقلاشتى. مەلۇم بولغىنىدەك، يىغىن مەيدانىدىكى نۇرغۇن كىشىلەر بىر بىرسىنى تونۇشمايدىغان بولۇپ، ئۇلار ئۆز خەلقى ئىچىدە مۇشۇنداق مۇۋەپپەقىيەت قازانغان كىشىلەرنىڭ بارلىقىدىن تولىمۇ پەخىرلىنىشتى. مۇنەۋۋەر مائارىپ ئەربابى نامىغا ئېرىشكەن دىلبار باياخۇنوۋا رادىيو زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، يىغىن داۋامىدا مۇزاكىرە قىلىنغان مەسىلىلەر، جۈملىدىن ئانا تىل مەسىلىسى توغرىسىدا سۆزلەپ ئۆتتى.
ئاسسالامۇئەلەيكۇم! بۈگۈن بولسا مانا بىشكېك شەھىرىدە ئارزۇ گراند رېستورانىدا بىزنىڭ بىر كونفېرېنسىيەمىز بولدى دېسەك بولىدۇ. بىزنىڭ ئۇيغۇر مىللىتىمىزنىڭ، جامائىتىمىزنىڭ ناھايىتى ئاڭلىق پروفېسسورلار يېتىشكەنلەر بىلىم تەرەپتە.

تىلنى بىزنىڭ ئۇيغۇر خەلقىمىز ھەم تارىخى مەدەنىيەتنى ھەم ئەدەبىياتنى بىلىدىغان ئۈچۈن شۇنداق سپېتسىيالنىي كۇرسلارنى ئېچىپ ئۇيغۇر تىلىنى بىز داۋام قىلايلىق دەۋاتىمىزدا مەلۇم بولۇشىچە بۇ خىل مۇراسىمنىڭ ئۇيۇشتۇرۇلۇشى ئۇيغۇر جامائىتى ئارىسىدا تۇنجى قېتىم بولۇۋاتقان ئىشلاردىن ئىكەن قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرى ئىتتىپاق جەمئىيىتى ئىلىم پەن كومىتېتىنىڭ رەئىسى نېلىفار گازىيېۋانىڭ دېيىشىچە بۇ قېتىمقى مۇراسىم ئاساسلىقى ئۇيغۇرلارنى بىرى بىلەن تونۇشتۇرۇش ۋە ئىتتىپاقلاشتۇرۇش ئۈچۈن ئۇيۇشتۇرۇلغان. نېلىفار خانىم بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، ئۆزىنىڭ ئىتتىپاق جەمئىيىتىنىڭ خىزمىتى بىلەن تېخىمۇ چوڭقۇر تونۇشماقچى بولغانلىقىنى ئىزھار قىلدى.
بۇ بىرىنچى كونفېرېنسىيە ئوتتۇز يىلنىڭ ئىچىدە بىز بىرىنچى رەت ئۆتكۈزدۇق. مېنىڭ ئويۇمچە، كونفېرېنسىيە ياخشى ئۆتتى. بىز ھەممىمىز ياخشى ئىشلەپ، يەنە بىزنىڭ ئالدىمىزدا يېڭى مەقسەتلەرنى قويدۇق. شۇنىڭ بىلەن جىق نەرسىلەرنى بىر-بىرىمىزدىن بىلىپ، ئالىملىرىمىز بار ئىكەن، شۇ ئالىملار توغرۇلۇق سۆزلىشىپ، جىق يېڭىلىقلارنى بىر-بىرىمىزدىن ئوقۇپ، كېلىچەكتە ھەم بىز بىرلىشىپ، ئويلىنىپ، بىر ياخشى كىتاب چىقىرايلى دەپ بىر ئويلارغا كەلدۇق. قىرغىزىستان ئوتتۇرا ئاسىيادىكى يەتتە مىليون نوپۇسلۇق بىر مەملىكەت بولۇپ، ئۇيغۇرلار ئومۇمىي نوپۇسنىڭ بەشىنچى ئورنىنى ئىگىلەيدۇ. قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرى ئىچىدە ھەر ساھە بويىچە يېتىشىپ چىققان، شۇنىڭدەك ئۆز ماھارەتلىرىنى كۆرسىتىپ ئالىي دەرىجىلىك مۇكاپاتلارغا ئېرىشكەن، ھەتتا خەلقئارالىق سەھنىلەردە داڭ چىققان ئىنسانلار ئاز ئەمەس. ئۇلارنىڭ ئارىسىدا قىرغىز سوۋېت ئىتتىپاقىغا ئۆز ئەمگىكى ئارقىلىق تۆھپە قوشقان كىنو ئارتىسى ئايتۇرغان تېمىروۋا، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تەنتەربىيە ماھىرى، داڭلىق پۇتبولچى يۈسۈپ مۇسايېف، مەرھۇم ئاكادېمىك ئەزىز نارىنبايېف، ئۇيغۇر سەنئىتىنىڭ چولپان يۇلتۇزلىرىدىن مەرھۇم ئايتۇرغان خاسانوۋا، قىرغىزىستان خەلق ئارتىسى سۇلتان كەرىموف، قىرغىزىستان سەنئىتىگە تۆھپە قوشقان رەسسام سابىتجان باباجانوف، قىرغىزىستان سەنئىتىگە ئەمگەك سىڭدۈرگەن رەسسام تەلەت مىررەھىموف، سەھىيە مۇنەۋۋەر ئەربابى پىروفېسسور نۇرمەمەت باباجانوف ۋە باشقىلارنى كۆرسىتىش مۇمكىن.
يېقىندىن بېرى خىتاي ھۆكۈمىتى ۋە مەتبۇئاتلىرى قەشقەرنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئىستراتېگىيىلىك ئورنىنى قەشقەرنىڭ خىتاينىڭ ئىچى ۋە سىرتىغا تۇتاشقان تىجارەت يوللىرىنىڭ ئەۋزەللىكلىرىنى كۈچەپ تەشۋىق قىلىشقا باشلىغان بۇلارنى قەشقەرنى ئىستراتېگىيىلىك سودا مەركىزى قۇرۇشنىڭ ئەۋزەل شەرتلىرى ھېسابلاپ بۇ زور قۇرۇلۇشنى باشلىغان شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بۇ قۇرۇلۇشنىڭ ئۇيغۇر ئېلىغا بەخت سائادەت ۋە گۈللىنىش ئېلىپ كېلىدىغانلىقى تەشۋىق قىلىنماقتا ئەمما ئۇيغۇر ئېلى ۋەزىيىتىنى كۆزىتىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەرنىڭ كۆز قارىشى بۇنىڭ ئەكسىچە ئىكەن تۆۋەندە خەۋەرنىڭ تەپسىلاتىنى مۇخبىرىمىز ئۇيغاردىن ئاڭلايسىلەر خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇر ئېلىدا ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى تىلىنى ۋە مەدەنىيىتىنى ۋە كىملىكنى يوقىتىش بىلەن بىر ۋاقىتتا ھازىر قەدىمىي شەھەر قەشقەردە قەشقەرنى ئىستراتېگىيىلىك سودا مەركىزىگە ئايلاندۇرۇش زور قۇرۇلۇشىنى باشلىغانلىقى مەلۇم بولماقتا بۇ يېڭى پىلان ئۇيغۇر ئېلى ۋەزىيىتىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقان تەتقىقاتچى ۋە ئانالىزچىلارنىڭ دىققىتىنى قوزغىدى تەڭرىتاغ تورىنىڭ يىگىرمە ئىككىنچى ئىيۇن كۈنى چىقارغان خەۋىرىگە قارىغاندا ئون ئۈچىنچى نۆۋەتلىك قەشقەر سودا يەرمەنكىسى يىپەك يولى ئىقتىسادىي بەلۋاغ قەشقەردە مەدەنىيەت ساياھەتنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ۋە قەشقەرنى ئىستراتېگىك سودا مەركىزىگە ئايلاندۇرۇش تەرەققىيات يىغىنى قەشقەردە ئۆتكۈزۈلگەن خىتاي مەتبۇئاتلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدىن قارىغاندا خىتاي سودا مىنىستىرلىقى تاشقى سودا باشقارمىسىدىكى بىر ئەمەلدارنىڭ بىلدۈرۈشىچە قەشقەر يەرمەنكىسى ئىككى مىڭ بەشىنچى يىلدىن باشلاپ ئۆتكۈزۈلۈپ كېلىۋاتقان بولۇپ بۇ يىلقى كۆلىمى يۇقىرى پەللىگە يەتكەن يىگىرمە ئۈچ دۆلەت ۋە رايوندىن ھۆكۈمەت ۋەكىللىرى خىتايدىكى كارخانىچىلار ئۆمىكى بۇ يەرمەنكىگە قاتنىشىدىكەن قەشقەر يەرمەنكىسى يىگىرمىنچى ئىيۇندىن يىگىرمە بەشىنچى ئىيۇنغىچە ئۆتكۈزۈلگەن قەشقەر يەرمەنكىسى ئالتە يىل ئۈزۈلۈپ قالغاندىن كېيىن بۇ قېتىم كاتتا ئۆتكۈزۈلگەن بۇ يەردىكى ئالتە يىلنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بېرى ئۇيغۇر ئېلىدە باشلىغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بارغان يىللىرىغا توغرا كېلىدىكەن خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ يىگىرمە بىرىنچى ئىيۇن كۈنى چىقارغان خەۋىرىگە قارىغاندا بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى بەش ئېيىدا ئۇيغۇر ئېلىنىڭ تاشقى سودا ئىمپورت ئېكسپورتىنىڭ ئومۇمىي قىممىتى يۈز يىگىرمە بەش مىليارد ئاتمىش مىليون يۈەنگە يەتكەن بۇنىڭ ئىچىدە ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بەش دۆلەتكە بولغان ئىمپورت ئېكسپورت يۈز مىليارد يۈز ئوتتۇز مىليون يۈەن بولغان ئالدىنقى يىلى ئوخشاش مەزگىلدە قەشقەردىكى تاشقى سودا ئىمپورت ئېكسپورت ئومۇمىي قىممىتى يىگىرمە توققۇز مىليارد تۆت يۈز يىگىرمە ئىككى مىليونغا يېتىپ تاشقى سودا ئومۇمىي قىممىتى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ تاشقى سودا ئومۇمىي قىممىتىنىڭ تەخمىنەن يىگىرمە ئۈچ پىرسېنتىنى ئىگىلىگەن ئىگىلىشىمىزچە خىتاي تاراتقۇلىرىدا قەشقەر ھەققىدىكى خەۋەرلەر كۆپىيىپ قەشقەرنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئىستراتېگىك تەرەققىيات ئورنى ئالاھىدە تىلغا ئېلىنغان قەشقەرنىڭ ئىچكىرى خىتايغا ئوتتۇرا ئاسىياغا ۋە جەنۇبىي ئاسىياغا تۇتاشقان سودا يوللىرى خىتايدا سودا ۋە ساياھەتنى تەرەققىي قىلدۇرۇشتىكى ئەۋزەللىكى كۆپلەپ تەشۋىق قىلىنىشقا باشلىغان خىتاي ھۆكۈمىتى قەشقەرنى ئىستراتېگىيىلىك سودا مەركىزىگە ئايلاندۇرۇش قۇرۇلۇشىنىڭ مەقسىتىنى شىنجاڭنى گۈللەندۈرۈش دەپ تەشۋىق قىلغان ئەمما ئۇيغۇر ئېلى ۋەزىيىتىنى كۆزىتىۋاتقان ۋە بۇ رايوندىكى مەسىلىلەر ھەققىدە تەتقىق قىلىۋاتقان ئانالىستلارنىڭ قارىشى تامامەن باشقىچە ئىكەن خىتاي ھەققىدىكى تەتقىقاتتا غەرب دۇنياسىدا كۆزگە كۆرۈنگەن سىياسىي ئانالىزچى خىتاينىڭ يېمىرىلىشى دېگەن كىتابنىڭ ئاپتورى گېيتىستون ئىنستىتۇتىنىڭ مۇتەخەسسىسى ۋە مەسلىھەتچىسى گوردون چاڭ ئەپەندى خىتاينىڭ قەشقەرنى سودا ئىقتىساد مەركىزى قىلىشنىڭ مەقسىتى ھەققىدە كۆز قارىشىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر قازاق ۋە باشقا تۈرك خەلقىنى ئۆز ۋەتىنىدىن قوغلاپ چىقىرىپ خىتاي نوپۇسىنى مۇتلەق ساندا كۆپەيتىشكە كاپالەتلىك قىلىش ئۇيغۇر ئېلىنى مەڭگۈ خىتاي تۇپراقلىرى ئىچىدە تۇتۇپ تۇرۇش ئۈچۈن بۇ قۇرۇلۇشنى باشلىغان دېدى ئۇ ئۆز كۆز قارىشىنى مۇنداق ئىزاھلىدى

خىتاي نوپۇسىنى مۇتلەق ساندا كۆپەيتىشكە كاپالەتلىك قىلىش ئۇيغۇر ئېلىنى مەڭگۈ خىتاي تۇپراقلىرى ئىچىدە تۇتۇپ تۇرۇش شۇنداقلا مېنىڭچە خىتاي ھۆكۈمىتى باشقا دۆلەتلەرنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئىگىلىك ھوقۇقىنى ئېتىراپ قىلىشنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن تىرىشىۋاتىدۇ شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا قەشقەر خىتاينى ياۋروپاغا ئوتتۇرا ئاسىيا ئارقىلىق قۇرۇقلۇقتىن تۇتاشتۇرىدىغان قۇرۇقلۇق لىنىيىسى بولغان بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنىڭ مۇھىم تۈگۈنى.
خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى دوكتور گۈلنار ئەزىز خانىم قەشقەرنى ئىستراتېگىيىلىك سودا مەركىزىگە ئايلاندۇرۇش قۇرۇلۇشى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش ئىستراتېگىيىسىنىڭ بىر قىسمى ئىكەنلىكىنى بايان قىلدى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يېقىنقى زامانلاردا يەنى قىسقا ۋاقىت ئىچىدە قەشقەرنى مەركەز قىلغان يىپەك يولى سودا تەرەققىيات رايونى يەنى قەشقەرنى شۇنداق قۇرۇش ۋە ساياھەتنى ئېچىۋېتىش دېگەن بۇ پىلانى ئەسلىدىنلا بۇ دەسلەپتە پىلان قىلغان بىر بەلباغ بىر يول سىياسىتى سىياسەتنىڭكى بىر مۇھىم تارمىقى بۇ خىتاينىڭ ستراتېگىيىلىك پىلانلىرىنىڭ بىرسى ئەمدى ئويلاپ باقساق قەشقە ئەزەلدىنلا قەدىمكى يىپەك يولىدا مۇشۇ قاتناش سودا تىجارەت تۈگۈنى ۋە مەركىزى بولغان ناھايىتى قەدىمكى بىر شەھەر ئەمما قەدىمكى يىپەك يولى دەۋرىدە ئۇ يەردىكى قاتناش سودا تىجارەت شۇ سودىلارنىڭكى تىجارەتنىڭ قاتناشنىڭ تىنچ ئامان ساق سالامەت بولۇشىدا

جۇڭگونىڭ ئايرىلماس بىر قىسمى دېگەن مەقسەتكە يەتمەكچى بۇلار. ئاساسلىق مەقسىتى مۇشۇ. تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋىرىدە دېيىلىشىچە، قەشقەردە ئېلىپ بېرىلىۋاتقان قەشقەرنى ئىستراتېگىك سودا مەركىزىگە ئايلاندۇرۇش قۇرۇلۇش يىغىنى جەريانىدا ئىمزالانغان مەبلەغ سېلىش ۋە مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش تۈرلىرىنىڭ ئومۇمىي سوممىسى ئون مىليارد يۈز مىليون يۈەندىن ئېشىپ كەتكەن بۇلارغا ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بەش دۆلەتتىن بولۇپ جەمئىي ئالتە يۈز كىشى قاتناشقان بۇ يىل بىرىنچى ئايدىن بەشىنچى ئايغىچە جەمئىي يۈز ئاتمىش ئىككى خۇسۇسىي كارخانا ئۇيغۇر ئېلىگە كېلىپ ھەر خىل تۈردىكى تۆت يۈز ئاتمىش تۆت تۈرنى يولغا قويغان ۋە ئون سەككىز مىليارد سەككىز يۈز ئەللىك مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىنغان قەشقەر ۋىلايەتلىك پارتىيە كومىتېتىنىڭ سېكرېتارى نى جۇاڭ قەشقەر سودا يەرمەنكىسى ئېچىلىش مۇراسىمىدا قىلغان سۆزىدە مۇنداق دېگەن ئىككى مىڭ بەشىنچى يىلدىن باشلاپ قەشقەر سودا يەرمەنكىسىنىڭ كۆلىمىنىڭ داۋاملىق كېڭەيگەنلىكىنى تەسىرىنىڭ كۆرۈنەرلىك ئېشىپ قەشقەرنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئىككىنچى چوڭ ئىقتىسادىي ۋە سودا مەركىزىگە ئايلانغانلىقىنى تىلغا ئالغان ئۇ يەنە قەشقەرنى ئىستراتېگىك سودا مەركىزىگە ئايلاندۇرۇش قۇرۇلۇشىنىڭ ھەر مىللەت خەلقى ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ خۇشاللىق ۋە بەخت سائادەت ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى دېگەن گوردون چاڭ ئەپەندى خىتاينىڭ قۇرۇلۇشىنى پىلانلاۋاتقان قەشقەرنى ئىستراتېگىك سودا مەركىزىگە ئايلاندۇرۇش پىلانىنىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ كېلىدىغان تەسىرى ھەققىدە سۆز قىلىپ قەشقەردە ئىستراتېگىك سودا مەركىزى قۇرۇش ئۇيغۇر قاتارلىق يەرلىك خەلققە كۆپ زىيان ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى ۋە بۇ قۇرۇلۇشنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدا داۋام قىلىشىغا ياردەم قىلىدىغانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلىدى ئۇ مۇنداق دېدى ئۇيغۇر قازاق ۋە باشقا تۈرك خەلقى قەشقەرنى ئىستراتېگىيىلىك سودا مەركىزى قۇرۇش قۇرۇلۇشىدىن مەنپەئەت ئالالمايدۇ ئاز ساندىكى كىشىلەر بەك ئاز مەنپەئەت ئېلىشى مۇمكىن قەشقەرنى ئىستراتېگىيىلىك سودا مەركىزى قۇرۇش ئۇيغۇر قازاق قاتارلىق يەرلىك خەلققە كۆپ زىيان ئېلىپ كېلىدۇ ئىستراتېگىيىلىك سودا مەركىزى قۇرۇش ۋە سودىغا ئەھمىيەت بېرىشنىڭ ھەممىسى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە داۋام قىلىشىغا ياردەم بېرىدۇ بۇ قورقۇنچلۇق بىر پىلان بىز ئۇنى سودا دەپ قارىشىمىز مۇمكىن ئەمما ئەمەلىيەتتە ئۇ ئۇنداق ئەمەس بۇ ئۇيغۇرلارنى ئۆز ۋەتىنىدىن قوغلاپ چىقىرىش ۋە ئۇلارنىڭ ئۆزىگە خاس كىملىكىنى يوق قىلىش بۇ پەقەت خىتاي مىللەتچىلىكىدىن ئىبارەت بۇ ئۇيغۇرلارغا ئۆچمەنلىك قىلىشتىن باشقا نەرسە ئەمەس بۇ بىر ئىرقىي قىرغىنچىلىق.
دوكتور گۈلنار ئەزىز خانىم قەشقەرنىڭ ئىستراتېگىك سودا مەركىزىگە ئايلىنىشى ئۇيغۇرلارغا مەنپەئەت ئېلىپ كەلمەستىن ئېغىر زىيان ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى ئۇنىڭ قارىشىچە بۇ ئۇيغۇرلارنىڭ نوپۇسىنى قەشقەردە ئازايتىپ خىتاي نوپۇسىنى كۆپەيتىپ ئۇيغۇرلارنى بارا بارا ئاسسىمىلياتسىيە قىلىپ يوق قىلىشنىڭ ئىستراتېگىك بىر پىلانى ئىكەن.
بۇ خىتاينىڭ بۇ يۈرگۈزۈۋاتقان بۇ سىياسىتىنىڭكى ئۇيغۇرلارغا قانداق زىيىنى بار دېگەن ئەلۋەتتە زىيىنى ناھايىتى ئېغىر ھازىر بىز ئىرقىي قىرغىنچىلىققا دۇچ كېلىۋاتىمىز ئۇ يەردىكى نۇرغۇن ئادەملەرنى كامپلارغا سولاۋاتىدۇ بالىلىرىمىزنى خىتاي قىلىپ تەربىيىلەيمىز دەپ پۈتۈنلەي ئاسسىمىلياتسىيە قىلىۋاتىدۇ دە بۇنداق بىر شارائىتتا ئۇ يەرگە كۆپلەپ كۆچمەنلەرنى خىتايلارنى كۆچۈرۈپ ئەكەلگەندىن كېيىن ھەر قانچە بۇ يەرنى سودا تىجارەتنى راۋاجلاندۇرىمىز، ساياھەتچىلىكنى ئاچىمىز دېگەن بىلەن بۇنىڭغا ئاساسىي جەھەتتىن ئىچكىرىدىن مەبلەغ سالغۇزىدۇ. خىتايلار تىجارەتنى قولىغا ئالىدۇ، ئۇيغۇرلارغا مەنپەئەت تەگمەيدۇ. زىيىنى ناھايىتى ئېغىر بولىدۇ. بۇ يەردىكى يەرلىكلەرنى يوق قىلىۋېتىش بۇ خىتاينىڭ ئۇزۇندىن بۇيان پىلانلاپ كېلىۋاتقان بىر ئىستراتېگىيىلىك پىلانى. ئەمدى ئاشۇنى قەدەممۇ قەدەم. ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن ھەر خىل چارە تەدبىرلەرنى قوللىنىۋاتىدۇ ئەمدى بۇ يەنە بىر جەھەتتىن قەدىمكى يىپەك يولىنى ئاچىمىز دېگەن بۇلارنىڭ بىر بەلباغ بىر يول سىياسىتىدىكى بىر مۇھىم نۇقتا قەشقەر ھەم بۇ يەردىن بۇلار ئوتتۇرا ئاسىياغا ئوتتۇرا ئاسىيا ئارقىلىق ياۋروپاغا قاراپ كېڭىيىدىغان يەنە بىر يول دېسەكمۇ بولىدۇ قەشقەر ئۇزۇندىن بېرى چېقىپ ئۆزگەرتىش ئوبيېكتىغا ئايلىنىپ مەسچىت مەدرىسەلەر ۋە قەشقەر قەدىمىي شەھىرىنىڭ كۆپ قىسمى چېقىپ تاشلانغان ئىدى ئىلگىرى رادىيومىز قەشقەرنىڭ ئوغۇل قىزلىرىنىڭ كۆپلەپ ئىچكىرى خىتاي زاۋۇتلىرىغا ئەرزان ئەمگەك كۈچى بولۇپ يۆتكەلگەنلىكىنى دەلىللىگەنىدى گېرمانىيە تاراتقۇلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە گېرمانىيىنىڭ ئىقتىساد ۋە مۇھىتنى قوغداشقا مەسئۇل مىنىستىرى روبېرت ھابېك يېقىندا خىتايدا تىجارەت قىلىۋاتقان گېرمانىيە شىركەتلىرىنىڭ بەش مىليارد ياۋرولۇق مەبلەغ سېلىش كاپالىتىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش قارارىنى ئېلان قىلغان خەۋەردە دېيىلىشىچە روبېرت ھابېكنىڭ بۇ قارارنى ئېلىشىدىكى سەۋەبنىڭ بىرى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسى نەزەردە تۇتۇلغان بولسا يەنە بىرى گېرمانىيە ئىقتىسادىنىڭ خىتايغا تايىنىپ قېلىشىنى ئازايتىش ئۈچۈن ئىكەن تۆۋەندە دىققىتىڭلار گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتىدا بولسۇن.
ياۋروپا ئاساسىي قانۇن ۋە كىشىلىك ھوقۇق مەركىزى يېقىندا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى سەۋەبىدىن، فولكسۋاگېن، بېئېمۋې، مېرسېدېس بېنس قاتارلىق گېرمانىيەنىڭ داڭلىق ئاپتوموبىل شىركەتلىرى ئۈستىدىن گېرمانىيەنىڭ فېدېراتسىيە ئىقتىساد ۋە ئېكسپورتنى كونترول قىلىش ئىدارىسىغا ئەرز سۇنغاندىن كېيىن، مەزكۇر ئىدارە يۇقىرىقى شىركەتلەر ئۈستىدىن بىۋاسىتە تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشنى قارار قىلغان ئىدى. دەل مۇشۇ پەيتلەردە گېرمانىيەنىڭ مۇئاۋىن باش مىنىستىرى ھەمدە ئىقتىساد ۋە مۇھىتنى قوغداشقا مەسئۇل مىنىستىرى روبېرت خابېك خىتايدا تىجارەت قىلىۋاتقان گېرمانىيە شىركەتلىرى ئىلتىماس قىلغان بەش مىليارد ياۋرولۇق مەبلەغ سېلىش كاپالىتىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش قارارىنى ئېلان قىلدى. بۇ قارار گېرمانىيە ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي سىياسىتىدىكى جىددىي ئۆزگىرىش ۋە كىشىلىك ھوقۇق ساھەسىدە بېسىلغان ئىجابىي قەدەم سۈپىتىدە تەرىپلىنىپ، گېرمانىيە مەتبۇئاتلىرىدىن كەڭ ئورۇن ئالدى. گېرمانىيەدە نەشىردىن چىقىدىغان ئەينەك ژۇرنىلىنىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى ئىيۇن ئېلان قىلغان گېرمانىيە مۇئاۋىن باش مىنىستىرى خىتايغا مەبلەغ سېلىش كاپالىتىنى بەش مىليارد بەش يۈز مىليون دوللار قىسقارتتى ناملىق خەۋەردە بايان قىلىشىچە، روبېرت خابەك خىتايغا يېڭىدىن مەبلەغ سالماقچى بولغان گېرمانىيە شىركەتلىرىنىڭ بىر يۈز بىر مىليون ياۋرولۇق ئىلتىماسىنى تۆت قېتىم رەت قىلغان. بەش يۈز ئەللىك تۆت مىليون ياۋرو قىممىتىدىكى مەبلەغنى كېڭەيتىش ئىلتىماسىنى قوبۇل قىلمىغان ۋە تۆت مىليارد ياۋرولۇق يېڭى ئىلتىماسنى تەستىقلىمىغان. جەمئىي بەش مىليارد بەش يۈز مىليون ئامېرىكا دوللىرىغا باراۋەر مەبلەغ كاپالىتىنى ئەمەلدىن قالدۇرغان. بۇنىڭ بىلەن خىتايغا مەبلەغ سالماقچى بولغان گېرمانىيە شىركەتلىرىنىڭ سانى ئالدىنقى يىلدىكى ئوتتۇز يەتتىدىن بۇ يىل توققۇزغا چۈشۈپ قالغان. خەۋەردە تەكىتلىشىچە، روبېرت خابەكنىڭ بۇ گېرمان شىركەتلىرىنىڭ خىتايغا مەبلەغ سېلىش كاپالىتىنى رەت قىلىشىدىكى سەۋەبنىڭ بىرى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى مەسىلىسىنى نەزەردە تۇتقانلىق بولسا، ئىككىنچىسى خىتايغا بولغان تايىنىشنى ئازايتىش پىلانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئىكەن. ھۆكۈمەتتىن مەبلەغ سېلىش كاپالىتىنى تەلەپ قىلىۋاتقان شىركەتلەرنىڭ كۆپىنچىسى دەل فولكسۋاگېن، بېيېمۋې، مېرسېدېس بېنز قاتارلىق ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن چېتىشلىقى بار دەپ قارىلىۋاتقان ئاپتوموبىل شىركەتلىرى ئىكەن. گېرمانىيىنىڭ مۇئاۋىن باش مىنىستىرى ھەمدە ئىقتىساد ۋە مۇھىتنى قوغداشقا مەسئۇل مىنىستىرى روبېرت خابەك ئەسلىدە يېشىللار پارتىيىسىنىڭ رەھبەرلىرىدىن بىرى بولۇپ، ئۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى يىگىرمە تۆتىنچى فېۋرال رۇسىيە ئۇكرائىناغا تاجاۋۇز قىلىپ كىرگەندىن كېيىن خىتايغا بولغان تايىنىپ قېلىشنى زور دەرىجىدە ئازايتىش تەشەببۇسىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئىدى. ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسى بولسا گېرمانىيەدە يېشىللار پارتىيىسىنىڭ كۈن تەرتىبىدىكى مۇھىم مەسىلە سانىلاتتى.

گېرمانىيە شىركەتلىرى ئۈستىدىن ئەرز قىلدى ناملىق مۇناسىۋەتلىك خەۋەردە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسانىڭ بۇ ھەقتىكى قاراشلىرىغا ئورۇن بەرگەن. دولقۇن ئەيسا مۇنداق دېگەن، گېرمانىيەنىڭ بۇ ئاپتوموبىل شىركەتلىرى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن ئالاقىسى يوقلىغى ھەققىدە ئىشەنچلىك پاكىتلار بىلەن تەمىنلىيەلمىدى. ئۇلار ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا شېرىك بولۇپ قېلىشتەك خەۋپنى قوبۇل قىلماقتا. خىتاي كوممۇنىستىك ھاكىمىيىتى بۇ رايوندا مۇسۇلمان ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن قاتتىق باستۇرۇش ئېلىپ بارماقتا. ئەنگلىيە ۋە فرانسىيەنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بەزى دۆلەتلەرنىڭ پارلامېنتلىرى بۇنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئېتىراپ قىلدى. ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى سەۋەبلىك فېدېراتسىيە ئىقتىساد ۋە ئېكسپورتنى كونترول قىلىش ئىدارىسى گېرمانىيە ئاپتوموبىل شىركەتلىرى ئۈستىدىن بىۋاسىتە تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشنى قارار قىلغان بىر پەيتتە روبېرت خابەك خىتايدا تىجارەت قىلىۋاتقان گېرمانىيە شىركەتلىرىنىڭ بەش مىليارد ياۋرولۇق مەبلەغ سېلىش كاپالىتىنى ئەمەلدىن قالدۇردى ئۇ ھالدا بۇ قارارلارنىڭ ئۇيغۇرلار بىلەن قانچىلىك ئالاقىسى بار ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى مەسىلىسىگە تەسىر كۆرسىتىشى مۇمكىنمۇ؟ بۇ سوئالىمىزغا بۈگۈن يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى جاۋاب بېرىپ، روبېرت خابەكنىڭ بۇ قارارىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن بىۋاسىتە چېتىشلىق ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالدى.
گېرمانىيە ئىقتىسادىي مىنىستىرلىكىنىڭ بۇ خىتايدا تىجارىي پائالىيەت بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان فولكسۋاگېن قاتارلىق شىركەتلەرگە بېرىلىدىغان گارانتىيەلىك يەنى ئىقتىسادىي كاپالەتلىك بەش مىليارد دوللار بولغان بۇ كاپالەت سىستېمىنى ئەمەلدىن قالدۇرغانلىقىنىڭ ئۆزى بۇ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە بىۋاسىتە چېتىشلىق بولغان بىر ئەھۋال بۇ. چۈنكى بىر قانچە يىلدىن بۇيان فولكسۋاگېن بولسۇن باشقا گېرمانىيە شىركەتلىرى ھەققىدە گېرمانىيە مەتبۇئاتلىرىدا ناھايىتى كۆپ ماقالىلار چىقتى. خەلقئارا تەشكىلاتلار، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىمۇ بولۇپ نۇرغۇن گېرمان ھۆكۈمەتلىرى بىلەن سۆزلىشىشلەر، خەتلەر، ئالاقىلەر. بولۇپ، بۇ شىركەتلەرنىڭ خىتايدىن چېكىنىپ چىقىشى، بولۇپمۇ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق بولغان تىجارىي پائالىيەتلىرىنى توختىتىش ھەققىدە نۇرغۇن ھەرىكەتلەر ئېلىپ بېرىلدى ھەمدە مۇشۇ قارارنىڭ چىقىشىدا بۇنىڭ مۇھىم رولى بار، بۇمۇ خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىۋاتقان جىنايەتلىرى، مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق بولغان چەت ئەل شىركەتلىرىنىڭ ئۇ يەردىكى تىجارىي پائالىيەتلىرىنى توختىتىشى نۇقتىئىنەزىرىدىن بۇنىڭغا ناھايىتى چوڭقۇر تەسىر قىلىدۇ دەپ ئويلايمەن. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، فولكسۋاگېن شىركىتىمۇ دۆلەتنىڭ بېسىمى ۋە كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرىنىڭ شىكايەتلىرى سەۋەبلىك ئالدىنقى ھەپتە بايانات ئېلان قىلىپ، ئۆزىنى ئاقلاشقا مەجبۇر بولغان ھەمدە ئۆز شىركەتلىرىنى تەكشۈرۈشنى قوبۇل قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. فولكسۋاگېن ئۆتكەن ھەپتە مەخسۇس بىر بايانات بەردى. يۈزىنى ئاقلاش ئۈچۈن ھازىرغىچە فولكسۋاگېن ئۆزىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن چېتىشلىق بولمىغانلىقى يەنىكى ئىنسان ھەقلىرى مەسىلىسىگە ناھايىتى قاتتىق ئەمەل قىلىپ كېلىۋاتقانلىقلىرىنى تەكىتلىگەن بولسىمۇ، ئەمما بۇ بىزنى بولسۇن، باشقا خەلقئارا تەشكىلاتلارنى بولسۇن قايىل قىلالىغان، ئىقنا قىلالىغىنى يوق. شۇنىڭغا بۇ ھەقتىكى بېسىم كۈندىن كۈنگە ئاشقاندىن كېيىن فولكسۋاگېن باشقا بىر تەكشۈرۈش شىركىتىگە بۇنى بىزنى تەكشۈرۈپ چىقىشنى قوبۇل قىلىمىز دېگەن بايانات بەردى. بۇمۇ مۇشۇ سوت قارارىنىڭ ئوينىغان روللىرىنىڭ بىر پارچىسى دەپ ئويلايمەن.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بېرلىن ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى غەيۇر قۇربان ئەپەندى بۇ ھەقتە توختالغاندا، گېرمانىيەدە يېقىنقى مەزگىللەردىن بۇيان چىقىۋاتقان قانۇنلار ۋە قارارلارنىڭ ئۇيغۇر قۇل ئەمگىكىگە خاتىمە بېرىشتە زور رول ئوينايدىغانلىقىنى، بولۇپمۇ گېرمانىيە شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىدىن ئېرىشىۋاتقان مەنپەئەتلەرگە چەكلىمە قويۇشتا قانۇنىي ئاساس بىلەن تەمىنلەيدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى.

كۈتمەك ناھايىتى تەس. شۇنىڭ ئۈچۈن مانا مۇشۇنىڭغا ئوخشاش گېرمانىيەدىكى قانۇن تەمىنلىگەن ھەق-ھوقۇقلاردىن پايدىلىنىپ، بۇ ئۇيغۇر قۇل ئەمگىكىگە چېتىشلىق بولغان شىركەتلەرنى جىددىي جاۋابكارلىققا تارتىش ۋە بۇ مەسىلىنىڭكى تېزرەك ھەل بولۇشى ئۈچۈن ئەمەلىي قەدەملەرنى بېسىشقا ناھايىتى موھتاج ئىدۇق ۋە بۇنى بىز ئەمەلگە ئاشۇرغان بولدۇق. ئىشىنىمەنكى، بۇنىڭغا ئوخشاش پايدىلىق قەدەملەرنىڭ نەتىجىسىدە جۈملىدىن گېرمانىيەنىڭكى شىركەتلىرىنىڭكى بۇ ئۇيغۇر قۇل ئەمگىكىگە بولغان چېتىشلىق بۇ مۇناسىۋەتكە خاتىمە بېرىشكە ئىشەنچىمىز زور.
گېرمانىيەدىكى ۋەزىيەت ئانالىزچىسى ئەنۋەر ئەخمەتنىڭ قارىشىچە، روبېرت خابەكنىڭ بۇ قارارىنىڭ ئېلان قىلىنىشىغا بىر ياقتىن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى سەۋەب بولغان بولسا، يەنە بىر ياقتىن خىتاينىڭ ئەرزان تاۋارلىرىنىڭ گېرمانىيە ئىقتىسادىغا كۆرسىتىۋاتقان يامان تەسىرى سەۋەب بولغان. ئۇنىڭ ئەسكەرتىشىچە، ئەگەر خىتاي ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە خاتىمە بەرمىسە ۋە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختاتمىسا، خىتاي تاۋارلىرىنىڭ بۇندىن كېيىن ياۋروپا بازارلىرىغا كىرىشىمۇ توسقۇنلۇققا ئۇچرايدىكەن. گېرمانىيە فېدېرال ئىقتىسادىي مىنىستىرلىكىنىڭكى خىتايغا مەبلەغ سېلىشقا كاپالەتلىك بېرىش قارارىنى بىكار قىلىشى خىتاينىڭكى بۇ ساھەدىكى سىياسىتىنى ئۆزگەرتىشىگە بەلگىلىك تۈرتكىلىك رول ئوينايدۇ دەپ قاراش مۇمكىن. يەنى شەرقىي تۈركىستاندىكى قۇل ئەمگەك، مەجبۇرىي ئەمگەك سىياسىتىنى ئۆزگەرتمىگەن ۋاقتىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى مەھسۇلاتلىرى تەدرىجىي ھالدا غەرب دۇنياسى سودا بازارلىرىدىن سىقىپ چىقىرىلىشقا خىتاينىڭ ئىقتىسادىنىڭمۇ غايەت زور دەرىجىدە چېكىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇ نۇقتىدىن. يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ بىر سائەتلىك پروگراممىلىرىنى ئاڭلىدىڭلار كېيىنكى ئاڭلىتىشىمىزدە كۆرۈشكىچە ئامان بولۇڭلار خەير خوش This concludes our program from Washington, D.C. You've been listening to Radio Free Asia.